ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ການເອົາຄົນ ຫຼືວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ຕົກຕ່ຳລົງເຖິງຂັ້ນຕ່ຳສຸດໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລ ຍເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນຍັງສາມາດຕໍ່ສູ້ບັນຫາການວ່າງງານໃນຊົນນະບົດອົດສະເຕຣເລຍຢູ່ ໂດຍການບົ່ງວາງໄວ້ຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມີສີໄມ້ລາຍມືດີຕ່າງໆ ຄົນ migrant ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາ ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ຈຳນວນຄົນ migrant ໃນອົດສະເຕຣເລຍມີໜ້ອຍລົງເຖິງຂັ້ນຕ່ຳສຸດ ສຳລັບໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ມີປະມານ 160,000 ຄົນຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖ າວອນ ໃນໂຄງການການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງຊຸດ 2018-2019 ນີ້ແມ່ນມີ 30,000 ຄົນໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນທີ່ບົ່ງວາງໄວ້ສຳລັບໄລຍະດັ່ງກ່າວ ຄື 190,000 ຄົນ ສຳລັບບ່ອນສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແມ່ນວ່າໄດ້ຄົນມາຢູ່ໃນປະເທ ດອົດສະເຕຣເລຍເຖິງ 70% ກ່ຽວກັບອັນນີ້ ນາຍໜ້າການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຕິຕຽນລະບົບການທີ່ໃຊ້ເວລາຍືດຍາວພິຈາລະນາເບິ່ງການຮ້ອງຂໍ ແທນທີ່ຈະແມ່ນການຂາດເຂີນການຢາກ ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ສຳລັບທີ່ມີບໍ່ເຕັມ 100% ຄືຫຼຸດຢູ່ 30% ທ່ານ David Coleman

ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ມີຄົນມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຫຼາຍທີ່ສຸດເຖິງ 190,000 ຄົນ ໃນຄາວກ່ອນນີ້ ຄືພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ Labor ແຕ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຂອງເວລານີ້ ທີ່ເປັນລັດຖະບາ ນປະສົມລະຫວ່າງພັກ Liberal ແລະ National Party ອົດສະເຕຣເລຍ ປະກາດກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງອົດສະເຕຣເລຍຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ວ່າ ຕົນ

idea in the electorate that migration is to blame for cities ທ່ານຄິດວ່າແນວຄິດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນການເຂົ້າເມືອງນັ້ນ ທີ່ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນສຳລັບໄລຍະສັ້ນ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງສັນຍານວ່າລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງກ ານຂອງຜູ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຍ້ອນວ່າມັນມີແນວຄິດໃນເຂດເລືອກຕັ້ງວ່າ ການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍເປັນສາເຫດທີ່ນະຄອນຕ່າງໆ ມີຄົນຄັບອັ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສັນຈອນໄປມາຕິດຂັດ ທ່ານກໍບອ ກເຕືອນວ່າ if you actually want to run a surplus budget the easiest way to do it is to just amp up GDP through migration ການຕັດການເຂົ້າເມືອງ ແມ່ນວ່າລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເຮັດໃຫ້ງົບປະມານອົດສະເຕຣເລຍມີຄວາມສ່ຽງ ວ່າຊັ້ນ ໂຄງການວີຊາໃໝ່ໆສອງຊະນິດ ສຳລັບຊົນນະບົດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ເອີ່ຍເຖິງໃນເວລາກ່ອນນີ້ ຈະສັກສິດຂຶ້ນໃນເດືອນ 11 ສາກົນປີນີ້ ສອງຊະນິດວີຊານັ້ນແມ່ນ